بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە. ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز قېنى ئەمىسە ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز

قىيىن قىستاققا ئۇچراۋاتقانلىقى مەسچىتلەرنىڭ ۋەيران قىلىنىۋاتقانلىقىدەك ئەھۋاللار تىلغا ئېلىنغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولسا باياناتىدا گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ دوكلاتىنى قارشى ئېلىش بىلەن بىرگە ئۇلارنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ۋەزىيەتكە قارىتا كونكرېت تەدبىر ئېلىشقا چاقىرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا باياناتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە ئېتىقادى ۋە مىللىتى سەۋەبىدىن زىيانكەشلىك قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ شۇڭا گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئۆزى بېكىتىپ چىققان خىتاي ستراتېگىيىسى بويىچە چوقۇم كونكرېت تەدبىر قوللىنىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاخىرلاشتۇرۇشى كېرەك دەپ ئەسكەرتكەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس بىلەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركىلى تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى كامىلە ۋايىتنىڭ دەرھال قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئۆتكەن يىلى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئوت ئاپىتى پاجىئەسىنىڭ بىر يىللىق خاتىرىسىدە ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۈرۈمچىدىكى ئوت پاجىئەسى سەۋەبىدىن قوزغالغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان بۇ ھەرىكەتتە ئۆز پىكرىنى بايان قىلغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان كامىلە ۋايىت ۋە باشقىلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشى لازىملىقىنى بىلدۈرگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى ئۈرۈمچى دۆڭكۆۋرۈكتىكى ئائىلىلىكلەر بىناسىدا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى دەل ئۈرۈمچىدە چېكىدىن ئاشقان كوۋىد قامالى يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مەزگىلدە يۈز بەرگەن ئىدى ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە خىتاينىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى يۇقۇم قامالى سەۋەبلىك ئاپەت يۈز بەرگەن بىنانىڭ چىقىش ئىشىكىنىڭ قۇلۇپلاقلىق بولۇشى ئاھالىلەرنىڭ بىناغا سولىنىپ قېلىپ ئاز دېگەندە قىرىق تۆت ئادەمنىڭ پاجىئەلىك ھالدا ھاياتىدىن ئايرىلىشىغا سەۋەب بولغان بۇ ۋەقە دەسلەپتە ئۈرۈمچىدە ۋە كېيىن خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدە شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىگە قارشى ئاق قەغەز ھەرىكىتى دەپ ئاتالغان كەڭ كۆلەملىك ئاممىۋى نارازىلىقنىڭ پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەينى ۋاقىتتا خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولغان كامىلە ۋايىت خىتايدىكى بىر ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا بۇ تىنچ نامايىشنىڭ سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھرىلىگەنلىكى ئۈچۈن شۇ يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىردا قولغا ئېلىنىپ ئاشقۇنلۇقنى تەرغىب قىلىش جىنايىتى بىلەن ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى يېقىندا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى بېيجىڭدا كۈتۈۋېلىپ ئۇلار بىلەن ئىسرائىلىيە ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغانىدى خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتى ئەينى چاغدىكى خەۋىرىدە ۋەقەنى ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنىڭ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بېيجىڭنى تۇنجى بېكەت قىلىپ تاللىشى ئۇلارنىڭ خىتايغا بولغان ئىشەنچىسى ۋە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئىجابىي رولىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ دەپ تەشۋىق قىلغان ئىدى ھالبۇكى ئاسىيا قاراۋۇلى ناملىق گېزىتتە ئىستراتېگىيە تەتقىقاتچىسى توخان شېخ تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان مۇلاھىزە ماقالىسىدىن قارىغاندا ئەرەب ۋە ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ خىتايدىن مەدەت كۈتۈشى پەقەت ۋاقىتلىق ئىش بولۇپ خىتاي ئوتتۇرا شەرقتە ھەرگىزمۇ ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئالالمايدىكەن ماقالىدە زىيارەت قىلىنغان تەھلىلچىلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە خاماس ئىسرائىلىيىگە ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن ئىسرائىلىيىنىڭ پەلەستىنگە قوزغىغان قايتۇرما ھۇجۇمىنى ئامېرىكىنىڭ قوللىشى ئۇنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋەتكەن بولسىمۇ، بۇ ۋاقىتلىق ئەھۋال ئىكەن. چۈنكى خىتاي ئوتتۇرا شەرقتە نېفىت سېتىۋالغۇچى دۆلەت بولسىمۇ، بىراق ئۇ رايوندا ھەربىي كۈچ تۇرغۇزۇشقا ئامالسىز بولغاندىن سىرت، تەسىرىمۇ چەكلىك دائىرىدە ئىكەن. ماقالىدە تىلغا ئېلىنغان بىر مۇتەخەسسىس، ئەرەب ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھازىر خىتاينى ياقلىشى خۇددى ئۇلارنىڭ سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئامېرىكىدىن يامانلاپ قالسىلا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن يېقىنلاشقانلىقىغا ئوخشايدۇ دېگەن. بىراق كۆزەتكۈچىلەر يەنە ھازىر ئوتتۇرا شەرقتە كۈچىيىۋاتقان بۇ جىددىي ۋەزىيەتنىڭ خىتايغا تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشقا ئەتراپلىق تەييارلىق قىلىدىغان ۋاقىت يارىتىپ بېرىۋاتقانلىقىنىمۇ ئەسكەرتكەن. گرۇزىيە تبىلىسدىكى ياۋروپا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى ئېمىل ئاۋدالىيان بۇ گېزىتكە قىلغان سۆزىدە، خىتايغا نىسبەتەن ئىسرائىلىيە خاماس ئۇرۇشى نۆۋەتتە داۋاملىشىۋاتقان ئۇكرائىنا كىرىزىسى بىلەن قوشۇلۇپ ئامېرىكىنىڭ دىققىتىنى ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىغا مەركەزلەشتۈرۈشىگە توسقۇنلۇق قىلماقتا بۇ خىتايغا ئامېرىكا بىلەن رىقابەتلىشىش ئۈچۈن قاتتىق تەييارلىق قىلىدىغان ۋە تەيۋەننى بويسۇندۇرۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك ۋاقىت يارىتىپ بېرىشى مۇمكىن دېگەن. خىتاي مىقياسىدا تارقىلىشچان نەپەس يوللىرى كېسەللىكلىرىنىڭ شىددەت بىلەن كۆپىيىپ كېتىشى ئەندىشە قوزغىغان. نەپەس يولى كېسەللىكلىرى، بولۇپمۇ بالىلاردا ئەڭ كۆپ تارقىلىۋاتقان بولۇپ، خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئۆتكەن ھەپتىدىكى خەۋىرىدە بېيجىڭ، تيەنجىن ۋە باشقا شىمالىي ئۆلكىلەردىكى دوختۇرخانىلارنىڭ ئەڭ زور سىغىمچانلىق چېكىگە يەتكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان. ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىنىڭ دېيىشىچە، خىتايدا نەپەس يوللىرى كېسەللىكلىرىنىڭ بۇنداق ئەۋج ئېلىپ كېتىشى كوۋىد يۇقۇمى قايتا يامراۋاتىدۇ دېگەن ئەندىشىنى پەيدا قىلىۋاتقان بولۇپ ھەرقايسى دۆلەتلەر بۇنداق بىر ئېھتىماللىققا تەييارلىق كۆرمەكتىكەن دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى ۋەزىيەتنى دىققەت بىلەن كۆزىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى يىگىرمە ئالتىنچى نويابىر كۈنى ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشىدا نەپەس يولى يۇقۇملىنىش ئەھۋالىنىڭ يامرىشىغا تارقىلىشچان زۇكام نەپەس يولى بىرىكمىسى ۋىرۇسى ئادېنو ۋىرۇسى قاتارلىق كۆپ خىل كېسەللىك قوزغىغۇچىلار سەۋەب بولۇۋاتقانلىقىنى دېگەن مەلۇم بولۇشىچە نەپەس يولى كېسەللىكلىرى ئۈرۈمچىدىمۇ كۆرۈلۈۋاتقان بولۇپ ئۈرۈمچى شەھەرلىك يۇقۇملۇق كېسەللىكلەردىن مۇداپىئەلىنىش كېسەللىكلەرنى تىزگىنلەش مەركىزى مەخسۇس ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ ئاھالىلارنى تارقىلىشچان نەپەس يولى كېسەللىكلىرىگە سەۋەب بولۇۋاتقان قىزىل ۋىرۇستىن قوغدىنىشقا ۋە ۋاكسىنا ئەملەشكە چاقىرغان تەيۋەن خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە خىتايدا تارقىلىۋاتقان نەپەس يوللىرى كېسەللىكلىرىگە يەتتە خىل كېسەل قوزغاتقۇچى ۋىرۇس سەۋەب بولۇۋاتقان بولۇپ چاغان مەزگىلىدە يۇقۇم يەنىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىقىشى مۇمكىن ئىكەن

بېدېتې سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق مۇنبىرىنىڭ ئون ئىككىنچى قېتىملىق يىغىنى يىگىرمە يەتتىنچى نويابىر جەنۋەدە باشلانغان ئىگىلىنىشىچە بۇ قېتىملىق يىغىن مەجبۇرىيەت مەسئۇلىيەت ۋە مەسئۇلىيەتنى ئورۇنلاشتا ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىپ يېڭى دۇنيا بەرپا قىلىشنى ئۆزىنىڭ شوئارى قىلغان بولۇپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى مەزكۇر سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق مۇنبىرىنىڭ مۇھىم تېمىلىرىنىڭ بىرى بولغان تۆۋەندە شۋېتسارىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىنى ئاڭلايسىلەر

شۇنداقلا ئادۋوكات رەيھان ئەسەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم پائالىيەتچىلەر قاتناشتى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا جەنۋەدە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ مەقسىتى، يىغىندا مۇزاكىرە قىلىنىدىغان تېمىلار، شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ بىر ھەپتە ئىچىدە بې دې تېدا ئېلىپ بارىدىغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.

مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان ھەر تۈرلۈك پائالىيەتلىرىمىز بار. شۇنىڭغا بۈگۈن ۋە بۇ قېتىم تۇنجى قېتىم بىر قانچە تەشكىلاتلارنىڭ، ئۇيغۇر تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرى بۇ يەردە بىرلىكتە بۇ ھەرىكەتنى ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. BDTنىڭ بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىممۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ بۇ يىغىندا ئۇيغۇر رايونىدىكى قۇل ئەمگىكى ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ھەققىدە سۆز قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپ چىقىرىۋاتقان كۈن تاختىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى، شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، بۇ تېمىنىڭ تىلغا ئېلىنماي تۇرۇپ باشقا تېمىغا ئۆتۈپ كېتىشكە بولمايدىغانلىقى ھەققىدە جىددىي رەۋىشتە پىكىر بايان قىلدى. نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەلفىدار خانىم ئۆزىنىڭ بۇ قېتىمقى يىغىندا جىددىي رەۋىشتە تەكىتلىگەن مۇھىم نۇقتىلىرى ھەققىدە ئىزاھات بېرىپ ئۆتتى.

ئۇيغۇرلارغا قارايدىغان قۇل ئەمگىكىنى تەتقىق قىلىدىغانلار بىلەن بىرلىشىپ ياخشى يېقىندا ياخشى نەتىجىلەرگە ئېرىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ قېتىم ب د ت نىڭ جەنۋەدىكى باش شتابىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پائالىيەتلەر ئىچىدە يەنە كېلەر قېتىملىق ب د ت نىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرۈش يىغىنى ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى تەكشۈرىدىغان مەخسۇس يىغىننىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرىمۇ ئىشلىنىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى، قۇرۇلتاينىڭ پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى جەنۋەدىكى پائالىيەتلەر ھەققىدە مەلۇمات بەردى. بۇ ھەپتە ئەمدى ب د ت دا بىر قانچە ئوخشىمىغان پائالىيەتلەر بولۇۋاتىدۇ. مەسىلەن، بىرىنچى كۈنى، ئىككىنچى كۈنى ب د ت نىڭ يىللىق تىجارەت ۋە ئىنسان ھەقلىرى فورۇمسى بولدى. شۇڭا بۇنىڭدا ئوخشىمىغان يىغىنلار قاتناشتۇق. مۇشۇنىڭغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك توغرۇلۇق توغرۇلۇق سۆز قىلدۇق شۇ بىزنىڭ ۋەتەندىكى ئۇيغۇرلار قانداق قىرغىنىۋاتقىنى ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسەتلىرى توغرۇلۇق سۆزلىمەكچى ئۇنىڭدىن سىرت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىۋېرسال تەكشۈرۈش بىرىنجى ئايدا بولماقچى شۇ شۇ ۋاقىتقىچە بەزى دۆلەتلەر بىلەن ھەم ئورۇنلاشتۇرغان يىغىنلارغا قاتنىشىپ، مۇشۇ پۇرسەتنى قانداق پايدىلىنىپ دۆلەتلەر خىتايغا قانداق بېسىم قىلالايدۇ دېگەن شەكىلدە مۇشۇ يىغىنلارغا قاتناشماقچى ھەم ئۇنىڭدىن سىرت يەنە high level event دىپلومات باشقا دۆلەتلەر بىلەنمۇ مۇشتاق ئايرىم ئايرىم يىغىنلار بولىدۇ سىرت يەنە بىزنىڭ كانادا كانادا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن ئۆتكۈزىدىغان بىر پائالىيىتىمىز بار ئەتە مۇشۇ بىر ھەپتىنىڭ ئىچىدە ئىشقىلىپ ئوخشىمىغان بەش ئالتە پاراللېل يىغىنلار. bo'lmoqda markaziy amerikadagi uyg'ur harakati tashkilotining xodimi sarkon tosh apandi bdtning bu qatimliq yig'inida uyg'ur masalasini kun tartibda tutib tutuş üçün kılmakçı bolğan işler hakkında uçur berip ötdi. Uygur konusunu gündeme getirebilme şansımız oldu. Özellikle tedarik zincirlerinde zorla e, çalıştırmanın engellenmesi noktasında e, yeni gelen e, uluslararası mevzuatın ne gibi özen yükümlülükleri içerdiği tartışıldı. Biz de bu bağlamda Uygurların zorla çalıştırılmasını e, bir soru şeklinde gündeme getirdik ve panelistlerle de ayrıca panel sonrasında tek tek e, tanışarak Uygur e, meselesinin e, özelliğini, önemini ve aciliyetini onların e, nezdinde tekrardan altını çizmiş olduk. Bugün de yine panellere katılacağız ve gerektiği şekilde Uygur meselesinin gündemde olmasını sağlamaya çalışacağız. BDT'nin bugünkü yığında sözge çıkmakçı bolgan avukat Reyhan Esed hanım ئۆزىنىڭ بۇ يىغىنغا كېلىشتىكى مەقسىتى ۋە بۈگۈن ئوتتۇرىغا قويماقچى بولغان تېمىسى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى. مەن Atlantic Councilنىڭ ئىنسان ھەقلىرى بىزنىڭ ئاشۇنداق بىر دېپارتمېنت بار، ئاشۇنىڭ ئىچىگە كىرگەن. مۇشۇ نەچچە كۈندە ھەم دە ماڭا ھېلىقى بىرىنچى ئايدا جۇڭگونىڭ ئىنسان ھوقۇقلىرىنى پۈتۈن دۆلەتتە بىر تەكشۈرۈش قىلىدۇ. ئاشۇنىڭدىن بۇرۇن شۇڭا مەن ئىنىم ئەكبەر ئەسەتنىڭ ئىچىگە ھەم.

بۇ قېتىملىق يىغىن بېدېتېنىڭ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى قۇرغان سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇق مۇنبىرىنىڭ ئون ئىككىنچى قېتىملىق يىغىنىدۇر. بۇ قېتىملىق يىغىن مەجبۇرىيەت، مەسئۇلىيەت ۋە مەسئۇلىيەتنى ئورۇنلاشتا ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىپ، يېڭى دۇنيا بەرپا قىلىشنى ئۆزىنىڭ شوئارى قىلغان. بۇ قېتىمقى يىغىندا ئاساسلىق تېما مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە شۇنىڭغا چېتىشلىق مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن. بېدېتې سودا ۋە

نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق ئابدۇراخمان تۇرسۇن يېقىندا يىگىرمە نەچچىدىن ئارتۇق ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ لاگېر ياكى تۈرمىلەرگە سولانغانلىق خەۋىرىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ئۇ بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۇلارنىڭ ئائىلىسىنىڭ نەچچە ئەۋلاد ناۋايلىق كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن بىر جەمەت ئىكەنلىكىنى خىتاينىڭ پەقەت ئۇلارنى ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈنلا تۇتقۇن قىلغانلىقىنى تەكىتلىدى تۆۋەندە تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلايسىلەر نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق ئابدۇراخمان تۇرسۇن يېقىندا يۇرتى قەشقەر يوپۇرغىدا ياشاۋاتقان يەتمىش ئىككى نەۋرە تۇغقىنىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ يەتتە سەككىز يىللىقتىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىق خەۋىرىنى ئالغان ئۇ رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۇلارنىڭ جەمەتىنىڭ قەشقەر يوپۇرغىدا ناۋايلىق ۋە باشقا ئۇششاق تىجارەت بىلەن تونۇلغان كىشىلەر ئىكەنلىكىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك باھانىلەر بىلەن ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى لاگېر تۈرمىلەرگە قامىغانلىقىنى ئېيتتى بىزنىڭ ئائىلەم ئانام تەرەپتىن سەككىز ئون ئەۋلاد ناۋايلىق قىلغان ھالال كەسىپ تىجارەت قىلىپ ئۆتكەن ئادەملەر ئىكەن بىزمۇ چوڭ بولساق شۇ ئانام داداملار شۇ نان سامسا ئېتىپ سېتىپ تاغىلىرىممۇ ناۋايلىق قىلدى ئانام تەرەپتىن تاغىلىرىم ۋە دادام تەرەپتىن تاغىلىرىم سامسىپەز ئەخەت ئوسمان دېگەن لاگېردا ئۆلۈپ كېتكەن تاغام قۇرۇق يەل يېمىش ساتىتتى ھېلىقى ئېلى موسا دېگەن تاغىمىزنىمۇ شۇ مانتى پادىشاسى دېگەن تاختا لەۋھە بېرىپ ئاشۇ ئاشۇنداق ماختاشقا ئېرىشكەن تاماق ئېتىپ. ئېلى موسا دادامنىڭ سىڭلىسىنىڭكى ئوغلى يەتتە يىل كېسىۋېتىپ قىپتۇ، تا ھېلىغىچە لاگېردىن چىقماپتۇ. ئەمما بىزنىڭ يەكشەنبە بازار تاغىمىزنىڭمۇ تاغىلىرىمىزنىڭكى سامسا پادىشاسى دەيدىغان تاختا بار تېخى خىتايلار تەرىپىدىن بەرگەن. ئۇنىڭدىن باشقا ۋەتەندە قالغان ئىككى تاغام بار ئۇبۇل زىياۋۇدۇن، ئىمىن زىياۋۇدۇن دەيدىغان. ئۇلار ئىككىسى مانتا سامسىخانا شېرىك دۇكان ئاچتى. بىز شۇ ناۋايلىق، شۇ يېمەك ئىچمەك كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىپ ئۆتكەن ئائىلە بىزنىڭ ئائىلە. يەتمىش ئىككى نەۋرە ئىدۇق. نەۋرىنىڭ تولىسى يېقىندا ياقى يەنە نەچچە نەۋرىنىڭكى يەتتە يىلدىن سەككىز يىلدىن كېسىلىپ كەتكەننى خەۋىرىنى تاپتۇق. نەۋرىلەر تولىسى سولاقتا.
يۈسۈپ ئوبۇل دېگەن بىر نەۋرە ئىنىم باردى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن كېيىنلا شۇ لاگېرغا سولاپ قويۇپتىكەن. سولاپ سەككىز يىللىق دەمدۇ كېسىۋېتىپتىكەنمىش. يۈسۈپ ئوبۇل يەكشەنبە بازار ئىككىنچى دادى ئۈچىنچى شودىدىن ئونىنچى مەھەللىدە ئولتۇرىدۇ. شۇ ئۈچىنچى شودىنىڭكى ئىمامەتچىلىكىنى قىلىدۇ. ئۆزى قەشقەرنىڭ ئىسلام داشۆ دېگەن ئالىي مەكتەپنى ئۈچ يىل ئوقۇپ پۈتتۈرگەن.
ئابدۇراخمان تۇرسۇننىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پاراكەندىچىلىكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تۈركىيىگە تىجارەت بىلەن چىقىپ تۇرۇپ قالغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى نورۋېگىيەگە يەرلەشكەن مەن ئابدۇراخمان تۇرسۇن شۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زۇلۇمىدىن ئۈرۈمچىدىن تۈركىيەگە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى چىقتىم ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى ئاي تۈركىيەدە تۇرۇپ مىسىردا بىر يىلدەك تۇدۇم ئىككى مىڭ ئون يەتتىگە قەدەر. ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن ئاندىن خىتايلار تۇتۇشقا باشلىغاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزگە يېقىن ياز ئايدا يېنىپ كەلدىم. تۈركىيەدە شۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىگىچە ئاشەدە تۇرۇشلار بولدى، ئۆيدىكىلەر بىلەن تىجارەت قىلىپ دېگەندەك. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا مانا نورۋېگىيەگە يېنىپ كەلدىم، مۇشۇ يەردە تۇرۇۋاتقىلى ئىككى يىلدىن ئاشتى ھازىر. ئۈرۈمچىدە يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى بولغان ۋەقەنىمۇ كۆزەم بىلەن كۆردۈم، ئاشيەدە بىگۇناھ كىشىلەرنىمۇ ئوق دورا بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ ھەم سەككىز ئون كۈن ھەتتا بىر ئايغا قەدەر ھەر ئاخشىمى كېچىلىرى ئۆيدە چوڭ كىچىك قېرى ياش ئەر كىشى ئوغۇل بالىلا بولسا لاكىن تۇتۇپ ئەچىكېتىپ كېتىپ بارغان بالىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىرىنى ھەتتا ئۆيدىن قورقۇپ تالاغا چىقمىغان قولۇم قوشنا شۇلارنى تۇتۇپ ئەچىكەتكىنىنى كۆزلىرىم بىلەن كۆردۈم ۋە شاھىت بولدۇم. شۇ سەۋەبتىن ھەم بۇ خىتايلار بىكار تۇرساقمۇ ئۆلتۈرىدىكەن، ئۇيغۇر بولغان ئىسىملىكىمىز لاكىن مۇسۇلمان بولغىنىمىزنىڭ ئۆزى بىر جىنايەتكەن دېگەن ئاڭ بىلەن شۇ چەتئەلگە چىقىپ كېتىشكىمۇ خىتايلارنىڭ زۇلۇمى ھەر خىل بېسىملىرى سەۋەب بولدى. ئۇ ئۆزى ئاتا ئانىسى ۋە باشقا چەت ئەلگە چىقالىغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ خىتاينىڭ بىۋاسىتە پاراكەندىچىلىكىدىن قۇتۇلغان بولسىمۇ ئەمما يۇرتىدا قېپ قالغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ چەت ئەلدە ئۇرۇق تۇغقانلىرىڭ بار ئىكەن دېگەن باھانە سەۋەبلەر بىلەن تېخىمۇ ئېغىر باستۇرۇشلارغا ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ ئەخەت ئوسمان ۋە ئەكرەم زىياۋۇدۇن ئىسىملىك ئىككى تاغىسى ئايرىم ئايرىم ھالدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ۋە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى تۇتقۇن قىلىنغان ساق پېتى ئېلىپ كېتىلگەن تاغىلىرى كېيىنچە نىمجان ھالەتتە ئائىلىسىگە قايتۇرۇلغان ۋە ھەر ئىككىلىسى ئۇزۇن ئۆتمەي جان ئۈزگەن ئەخەت ئوسمان دېگەن تاغامنى ئىككى مىڭ ئون ئالتىدە بىر يىل لاگېرغا سولاپ قويۇۋېتىلىپ سەككىز كۈندىن كېيىن ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنىڭ خەۋىرىنى تاپتۇق باشتا ئۇلار يوپۇرغا ناھىيىنىڭ لاگېرىگە ئەچىكېتىپتىكەن شۇ ئەخەت ئوسمان دېگەن تاغامنىڭ ئەرسىلان ئەخەت دەيدىغان مۇشۇ قەشقەر سىفەن شۆيۈەن ئوقۇغان بىر ئوغلى بارتتى شۇنى ھازىرغىچە شۇ لاگېردا ئىكەنلىكىنىڭ خەۋىرىنى تاپتۇق ئەمدى. خەۋەر ئېنىق ئىشەنچلىك. يەنە بىرسىنىڭ ئىسمى ئەكرەم زىياۋۇدۇن. ئىمامەتچىلىكنى قىلىپتۇ. مانا كومپيۇتېردىن قىرائەت چىقتى دەپ. ئىمامنىڭكىدىن قىرائەت چىقماي نېمە چىقىدۇ ئەمدى. ئىككى مىڭ ئون تۆت يىلى كىرىپ، ئۈچ ئايمۇ بەش ئاي تور لاگېردا ياتتى. شۇ جەرياندا مېڭىسى قان چۈشۈپ، ئاشۇ يوپۇرغا ناھىيە دوختۇرخانىدا پۇتىدا كويزا بىلەن ئاشۇنداق پېتى تاپشۇرۇپ بەرگەن. ئۇنى بىز جىددىي قۇتقۇزۇشنىڭ ئاشۇ ناھىيەنىڭ دوختۇرخانىسىنىڭ ماشىنىسىدا ئاپىرىپ ئۈرۈمچىگە ئىككى يۈز مىڭ كويغا بىر ئايدەك داۋالىتىپ. ئازراق ھوشىغا كېلىپ ئۆزىنىڭ ھاجىتىدىن چىققىدەك بولۇپ ئاشۇ يەكشەن بازاردىكى ئۆيدە قالغان مەن ماياڭ يېنىپ كەلگەن ۋاقتىدا. شۇنىڭدىن كېيىن يا شۇ كېسەللىرى ساقايماي ئۆلەپ كەتتىمۇ يا قايتىدىن يەنە لاگېرغا ئېچىرىپ جازالاپ ئۆلتۈرۈۋەتتىمۇ لېكىن ئاشۇ تۇرمىغا چىگەن بىلەن شۇ كېسەل قان چۈشكەن بىلەن شۇ بىر شىلىش كېلىشچىدە داغنى ئۆلەپ كېتىپتۇ.

ئاشۇ ئۈرۈمچى ئايرودرومدىن تۇتۇپ ئەكىرىپ لاگېردا بەش ئالتە ئايمۇ ياتقۇزغاندىن كېيىن ئۇنى ياقا قوياپ بەرگەننىڭ خەۋىرىنى ئاڭلىغان. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى ياقا كۆرۈشەلمىدۇق ئۇ ئاينۇر تۇرسۇن دېگەن ئاچام بىلەن. ئۇ ئاچام تۇتۇلۇپ قالغاندىن كېيىن بۇرابىيەم تۇرسۇن دېگەن سىڭىل بىر بالىسىنى ئېلىپ ماڭسا، سىزنىڭ ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى تۈركىيەگە، چەت ئەلگە كېتىپتۇ، دەپ ئۇنى شۇ بىر يوپۇرغا ناھىيەدىكى زىندانغا شۇ سولاش ئورنىغا ئەكەتكەنچە ئالاقىمىز يوق، ئۈزۈلۈپ قالدى. ماڭا بىر ساقچى تېلېفون قىپتىكەن، مەن نورۋېگىيەگە كەلگەنگە ياقى بىر يىلنىڭ ئالدىدا، ئىككى مىڭ يىگىرمە، پېيسبوكنى نېمە نومۇرۇمغا ئېچىپتىكەنمەن، تۈركىيەنىڭ نومۇرىغا. شۇ نومۇرۇمدىن تېپىپ مېنى بىز تۇغقانلارنى كۆرەشتۈرۈپ قويىدىغان ۋەزىپىنى ئۈستۈمگە ئېلىغلىق، مەن پەقەت شۇنى تۇغقانلارنى كۆرەشتۈرۈپ قويىمەن دەيدۇ. شۇنى سىڭلىم بىلەن كۆرەشتۈرۈپ قوي ئەمدى، سىڭلىم نەدە؟ مۇشۇ لاگېردا كەتكەنچە بىز كۆرۈشەلمىدۇق، ھاياتمۇ ئۆلەپ كەتتىمۇ دېسەك، سىڭلىڭ بار، لېكىن ئاشۇ ئۈرۈمچىدە بىر تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدا، دەپ ئاشتا دېدى. شۇ شۇ ساقچىدىن تېخىغىچە شۇ سىڭلىمنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىگىچە لاگېردا ئىكەنلىكىنى شۇ ساقچىنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلىدىم مەن.
ئابدۇراخمان تۇرسۇننىڭ شەخسەن ئۆزىمۇ ۋەتەندىكى ۋاقىتلىرىدا يوپۇرغىدىكى ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتۇلۇپ ناھايىتى ئېغىر قىيىن قىستاققا ئۇچرىغان ئىكەن ئۇ بۇ ھەقتە ئەنگلىيەدە ئېچىلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىدە گۇۋاھلىق بەرگەن ئىكەن توقسان توققۇزىنچى يىلى شۇ سەككىزىنچى ئايدا قەشقەردە ئاشخانا ئېچىۋاتسام سورايدىغان گەپ بار دەپ ئېچىرىپ مېنى تۆت خىتاي ئۇرۇپ ئىقرار قىل دەپ مەجبۇر. ئۇرغان شۇ جەرياندا ئاشۇ ئاياللىرىنى ئىتقا تالىتىپ، قورقۇتۇپ قىلغاننى كۆردى. ئاشتا بىر مېتىر بويلۇق يوغان ئىت بىلەن سولاپ قويۇپ، ئاشتا قورقۇتۇپ جەڭ قىلغانىدى. يوپۇرغا ناھىيەدە بارلىق خىتاي مەسئۇللار چىقىپ كېچىسى جەن ساقلىمىز دەپ قۇلەمنى ئىچىپ ئىششىپ كەتسىمۇ چىرىپ ئۇرۇپ، ھەتتا كېسەل دەپ ھويلىغا چىقىرىپ قويغان بىر ئۇيغۇر بار ئىدى. ئۇنىمۇ توپ تېپكەندەك ئاي خىتاي. بەك چېنىققان بىر زدويەن دەپ بىر خىتاي بار. شۇ خىتاي ئاشتا ئۇرۇپ قىلغىنىنى ئاشتىن كۆردۈم. يەنە ئالىمجان دەپ بىر ئاغىنىمىزمۇ تاڭ ئاتقىچە ئۇخلاتماي نەچچە ئاخشام ئاش ئالمىشىپ تۇرۇپ جوزىدۇ. ئۇرۇپ ئاشنى ئاشتەك قىلغانلىرىنى، بىزنىڭ قولۇم قوشنىلىرىنى شۇ يەنە بىر كىچىك بىر ئۆيگە ئون سەككىز ئادەمنى سولاپ قويۇپ ئىككى مېتىر ئۈچ مېتىر كېلىدىغان ئىسسىق ئۆيدە ئاشتا قىيناپ قىلىۋەتتى بىزنى. يەنە تۆت خىتاي. بىرسى ئالدىمدىن بىرسى كەينىمدىن ماۋۇ. تىزلاندۇرۇپ ئولتۇرۇپ مۇشۇ تېقىم يوتامغا كالتەكنى سېلىپ مانا شۇ ئىككى مېتىرلىق ئۇزۇن تۆمۈر كالتەك ئىككى ياندىن دەسسەپ. يېگەن تاياقنىڭ نېمىسىدە بېشىمدىكى تاتىقلىنى كۆرسەتتىم گۇۋاھلىق بەردىم مانا. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنىڭ ئائىلىسىگە سالغان پاراكەندىچىلىكلىرىنىڭ يېقىنقى يىللاردىلا باشلانغان بولماستىن بەلكى دادىسى ۋە ھەتتا چوڭ دادىسىنىڭ زامانىدىن باشلانغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى.
بىزنى ئۇندا تولا تۇتۇۋېلىش تولا كۆزىمىز چىرىۋېلىش سەۋەب. بىزنىڭ چوڭ دادام زىيا موللا دەيمىز. دىنىي ئېتىقادى ياخشى، ھالال كەسىپ، ھۈنەر ئۆگەتكەن، باشقىلارغا ياخشىلىق قىلغان ئائىلىدىن بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ھەم ئاشۇ چوڭ دادامنىڭ ۋاقتىدىن تارتىپ دۇكان ئاچقىلى قويماي، ھەتتا مانا دادامنىڭ زامانىغا كەلگەندىمۇ دېھقانچىلىق قىلسىمۇ بىردەم يەرنىڭ ئوتتۇرىغا ئۆرۈك سالىسەن دەپ، بىردەم چىلان سالىسەن دەپ، ھەم چىلان مېۋە بەرگەن ۋاقتىدا ئۇنى ئېلىپ ئاندىن يەنە ئۆرۈك سالىسەن دەپ ئاشۇندا قىلىپ بىزنى راۋاج تاپقىلى قويماي. ئەزەلدىن بىز بۇ خىتايغا بويسۇنماي، خىتاينىڭ دېگىنىنى قىلماي ئۆزىمىزنىڭ كۈچ يېتىشىچە مۇشۇ خىتاي بىلەن ئىچقويۇن تاشقويۇن بولمىغانلىقىمىزدىن بىزنى ئاشتا ئۆچ كۆرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنى نەچچە ئەۋلاد مۇشتا ئېزىپ بوزەك ئېتىپ. مۇشتا ئۆز كەسىپلىرىمىزنى قىلغىلى قويماي دېھقانچىلىقلىرىمىزنى قىلغىلى قويماي زۇلۇم قىلىپ كېلىۋاتقان خىتايلار نەۋرىلىرى چوڭ بولسا يەنە چوڭ دادىلىرىغا ئوخشاش مۇشتا بىزنىڭ گەپنى ئاڭلىمايدۇ دەپ مۇشتاق قىلىپ بىزنىڭ جەمەتىمىزنى ئۆچ كۆردى بۇ خىتايلار نەچچە ئەۋلاد ئابدۇراخمان تۇرسۇن ئاخىرىدا ئۆز ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىدە چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈنلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتۇش نىشانىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىدى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان مەزگىلدە خىتاي دائىرىلىرى بىر قىسىم ئۇيغۇر خىتاي ۋە چەت ئەللىكلەرنى بېيجىڭغا تەكلىپ قىلىپ ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ توغرىسىدا سۆزلەش چوڭ تەشۋىقات يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي خىتاي دائىرىلىرى بېيجىڭدا ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ ھەققىدە سۆزلەش ۋە ئورتاقلىشىش چوڭ يىغىنى ئېچىپ دۇنياغا ئۇيغۇر ئېلىدە ھەممە ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ يىغىننى خىتاينىڭ ئۆز جىنايىتىنى ئاقلاش خىتاي ۋە چەت ئەللىكلەرنى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق دەپ قايىل قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان سىياسىي تەشۋىقاتى دەپ قارىماقتا شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىلىشىچە ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ توغرا سۆزلەش ۋە ھەمبەھرلەش يىغىنى بېيجىڭ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىغىنغا مەدەنىيەت ساھەسىدىكى داڭلىق شەخسلەر توردىكى مەشھۇر شەخسلەر مەملىكەت سىرتىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ چولپانلىرى خىتاي ياشلىرى ھەر مىللەت ئامما شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلار بولۇپ كۆپلىگەن ئىنسانلار قاتناشقان خەۋەردە بۇ تەشۋىقاتنىڭ داغدۇغىسى ئالاھىدە تەكىتلىنىپ يىغىنغا قاتناشقۇچىلار قىزغىن ھېسسىياتلىق گۈزەل شىنجاڭ ھېكايىلىرىنى سۆزلەپ دۇنياغا ھەقىقىي كۆپ تەرەپلىك ئەتراپلىق گۈزەل شىنجاڭنى نامايان قىلدى دېيىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ چوڭ كۆلەملىك تەشۋىقات يىغىنىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە مەقسىتىنى چوڭقۇر چۈشىنىش ئۈچۈن بىز ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئۇيغۇر ئېلى ۋە خىتايدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ مائارىپچى دوكتور فلېس ۋاكاپ خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بەردى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارمىغانلىقىغا باشقىلارنى قايىل قىلىش ئۈچۈن بۇ پائالىيەتنى تەشكىللىگەن ئۇ مۇنداق دېدى ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ توغرىسىدا سۆزلەش يىغىنى مەنچە ئىككى خىل سەۋەبتىن ئۆتتى

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غەرب ئەللىرى ۋە باشقا جايلاردا سېسىق نامى پۇر كەتتى شۇڭا ئۇلار چەت ئەللىكلەرنى كۆرگەزمە بۇيۇملىرىنى ئېكسكورسىيە قىلىشقا ۋە نۇتۇق ئاڭلاشقا تەكلىپ قىلىپ سىرتقى دۇنيانى ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەتنى قوغداۋاتقانلىقى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىغانلىقىغا قايىل قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ View the exhibits and listen to the speakers to convince the outside world that they are preserving culture and not committing genocide.
گېرمانىيەدىكى ئىنسانشۇناس پەنلىرى دوكتورى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى رونى ستېنبېرگ ئەپەندى بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلغان جىنايەتلىرىنى خىتايلار ۋە چەت ئەللىكلەر بىلىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئاقلاش ۋە يېپىش ئۈچۈن ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ توغرۇلۇق سۆزلەش تەشۋىقات پائالىيىتىنى تەشكىللىگەن نېمىشقا بېيجىڭدا قىلىدۇ بۇ پائالىيەت بولسا ئەلبەتتە تەشۋىقات پائالىيەت بولىدۇ ھۆكۈمەتنىڭكى ۋەتەن توغرۇلۇق يەنى شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق ئۆزى شىنجاڭ دەيدۇ ئۇنى شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق توقۇماقچى بولغان ھېكايىنى كەڭرى تارقىتىش ئۈچۈن قىلغان بىر پائالىيەت بولىدۇ چۈنكى ئۇلار ئوبدان بىلىدۇكى، دۇنيادا ھەم خىتاينىڭ ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان جىنايەتنى بىلگەنلەر كۆپ بولۇپ كەتتى. دۆلەت ئۆزى قىلغان جىنايەتلەرنى بىلىدىغانلار كۆپ بولۇپ كەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئاقلاش ئۈچۈن ئۇ ھېكايىگە، ئاشۇ راست بولغان ھېكايىگە ئۆزى توقۇلغان بىر باشقا بىر يالغان ھېكايىنى قارشى چىقىرىش ئۈچۈن ئاشۇنداق پائالىيەتنى قىلىدۇ. ئۇ بىرىنچىسى. چوڭ جەھەتتىن قارىساق، شىنجاڭ مەدەنىيەتى، ئۇلارمۇ شىنجاڭ خەلقىنى دەيدۇ، شىنجاڭ مەدەنىيەتى دېيىش ئۇ يالغان بىر گەپ بولىدۇ. ئۇ ھۆكۈمەتنىڭكى سىياسىي تەشۋىقات گېپى بولىدۇ. شۇڭلاشقا ھۆكۈمەت ئاشۇ رەسمىي بولغان نەرسىلەر ئۆزى قىلغان جىنايەتنى ئاقلاش ئۈچۈن

شۇ ئۆزىنى ئاقلاش ئۈچۈن ھەم ۋەتەننى شەرقىي تۈركىستاننى كونترول قىلىش ئۈچۈن ھەم نورمال بىر خىتاينىڭكى ئۆلكىسىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن قىلغان ھەرىكەتلەر.
شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە يەنە مۇنداق دېيىلگەن، بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ ھەققىدە سۆزلەش، پىكىر ئالماشتۇرۇش يىغىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. ھەرقايسى ساھەلەردىن كەلگەن مېھمانلار شىنجاڭغا بولغان كۆز قارىشىنى ئورتاقلاشتى ھالبۇكى دوكتور فلېس ۋاكاپ خانىمنىڭ تەكىتلىشىچە غەرب دۇنياسىدىكىلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان جىنايەتلىرىنى بىلىدۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى تەرەققىيات ئۆزگىرىش ۋە مىللىي ئىتتىپاقلىق دېگەن چىرايلىق ناملار بىلەن چەت ئەللىكلەرنىڭ خىتايغا بولغان كۆز قارىشىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنماقتا ئۇ مۇنداق دېدى So obviously because there is credible evidence to the contrary of how benign or good Beijing is towards the people in Xinjiang. شۇنىسى ئېنىقكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى خەلقلەرگە زۇلۇم قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە كۆپلىگەن ئىشەنچلىك پاكىتلار بار. چەت ئەلدىكى ئىنسانلارمۇ ئۇيغۇر ئېلىدا بولۇۋاتقان، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى دېيىشنى خالىمايدىغان باشقا ئىشلارنى ئاڭلاپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇنداقتا بۇ يىغىندا ئۇلار نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى تەرەققىيات ۋە مىللىي ئىتتىپاقلىقتىن بەھرىلىنىۋاتىدۇ دەيدۇ. چەت ئەللىكلەرنىڭ ئاڭلىغانلىرى بىلەن ھۆكۈمەتنىڭ دېگەنلىرى بىر بىرىگە زىت. غەرب دۇنياسىدىكىلەر خىتاينىڭ پاختىزارلىقلىرى ۋە زاۋۇت فابرىكىلىرىدىكى قۇل ئەمگىكى ياكى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەققىدە كۆپ ئاڭلىدى. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى تۇرغانلىقىنىمۇ ئاڭلىغان. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەللىكلەرنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتمەكچى بولۇۋاتىدۇ. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى چوڭ يىغىن ۋە كۆرگەزمە ئۆتكۈزۈپ، چەت ئەللىكلەرنى تەكلىپ قىلىپ، ھەممە نەرسىنىڭ نەقەدەر ئېسىللىقىنى سۆزلەۋاتىدۇ.
دوكتور رونى ستېرنبېرگ بۇ پائالىيەت سۆزلەۋاتقان كۆپ قىسمى خىتاي ۋە چەت ئەللىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى جىنايەتلىرىنى ياخشى بىلىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ئون مىڭ كىشى شىنجاڭ ھەققىدە سۆزلەش پىكىر ئالماشتۇرۇش يىغىنىغا قاتناشقۇچىلارنىڭ كۆپ قىسمى خىتاينىڭ جىنايىتىنى بىلىدۇ لېكىن ئۇلار خىتايدىن كېلىدىغان مەنپەئەتتىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقۇپ بىلمەس بولۇۋالىدۇ ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ماسلىشىپ ھەرىكەت قىلىدۇ.
ھېلىقى پائالىيەتلەردە گەپ قىلغان خىتايشۇناسلار ياخشى رەسمىي ئاشۇ ئىلمىي خىتايشۇناسلار ئەمەس ياكى بولمىسا ۋەتەننىڭ ئىشلارنى ياخشى بىلمەيدۇ. ياكى بولمىسا ئۇلار قورقۇپ ياكى ئۆزىنىڭ مەنپىئەتىنى ئويلاپ ئاشۇنداق گەپ قىلىدۇ. كۆپىنچىسى بەلكىم يەنە خىتايدا تەتقىقات قىلىش ئۈچۈن، خىتايغا يەنە بېرىپ كېلەلىش ئۈچۈن ئاشۇنداق گەپلەرنى دېيىشى مۇمكىن. ئۇلارمۇ بەلكىم ۋەتەندە رەسمىي بولۇۋاتقان ئىشلارنى ياخشى بىلمەسلىكى مۇمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ ھۆكۈمەتنىڭ گەپلىرىنى قىلسا ھېچنېمە بولمايدۇ ئويلىشى مۇمكىن. لېكىن مېنىڭچە ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئۇنى رەسمىي ئىشىنىدىغانلار بەك ئاز. رەسمىي ئىشىنىدىغانلار يا بەك ئوقۇمىغان ئادەم بولۇشى كېرەك، ياكى خىتاينى ياخشى بىلمەيدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك، ياكى بولمىسا بەك دۆت بىر ئادەم بولۇشى كېرەك. بولمىسا ئۇلار ۋەتەننى ياخشى بىلمىسەمۇ، ئاشۇ ھۆكۈمەت ئۇلارغا سېپ بەرگەن گەپلەرگە قاراپ، ئۇنىڭكىنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى بىلەلەيتتى. مېنىڭچە ئۇلارمۇ بىلىدۇ، لېكىن ئۆزىنىڭ مەنپىئەتىنى ئويلاپ قىلىدۇ، ئۆزىنىڭكى پايدىنى ئويلاپ قىلىدۇ ياكى بولمىسا ئاشۇ مىسال قوقاپ ئۆزىنىڭكى ھاياتى ئۈچۈن قوقماي، لېكىن كېيىن ئاشۇ يەردە ئىش قىلالمايمەن، كېيىن ئىش تاپالمايمەن، كېيىن ئاشۇ قانداق ئىش بولۇپ قالىدۇ دەپ ئاشۇنداق گەپلەرنى قىلىشى مۇمكىن. لېكىن ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئاشۇ رەسمىي داڭلىق بولغان ياكى ئاشۇ ئۆزىنىڭكى ئىلمىي ئىشلىرى دۇنيادا تارقىتىپ بولغان ئاشۇ خىتايشۇناسلارنىڭ ئارىسىدا نام ئابرويى بار ئادەملەر يوق دەپ ئويلايمەن ھازىر قارىسام ھازىر مەن تونۇيدىغانلار يوق ئىكەن.
خەلقئارادىكى بېسىم ۋە ئەيىبلەشنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەللىك خىتايشۇناسلارنى تەكلىپ قىلىش ۋە ئۇيغۇر ئېلىنى ساياھەتكە ئېچىۋېتىش قاتارلىق شەكىللەر بىلەن ئۆزىنىڭ جىنايەتلىرىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مەلۇم يېقىندا ئەندرۇ ليۇڭ ھىندىستاننىڭ سى ئېن ئېن قانىلىدا ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق ئۆتكۈزگەن مۇنازىرە خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى قوللاپ مۇنداق دېگەن شىنجاڭدا لاگېر يوق ھەر مىللەت خەلقى بارلىق ھەق ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇۋاتىدۇ شىنجاڭغا كەلگەن خىتاي ۋە چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ كۆپلۈكى شىنجاڭدا ھەممە ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ دوكتور فىلىس ۋەكاپ خانىم ئەندرۇ ليۇڭغا رەددىيە بېرىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇنداق مۇتەخەسسىسلەردىن سۆزلىتىش ئارقىلىقمۇ ھەممە نەرسىنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۆز جىنايىتىنى ئاقلىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى. يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا تۈركىيە ئىيى پارتىيىسىنىڭ چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى ئاييۈجە تۈركەش تاش خانىم سۆز قىلغان ئۇ مەزكۇر يىغىندا خىتاي دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇرلار ياراتقان پارلاق مەدەنىيەتنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتىش سىياسىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن ئاييۈجە تۈركەش تاش خانىم يەنە تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتىنىڭ ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانا ئېچىشنىڭ شەرت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن تۆۋەندە تەپسىلاتىنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل ھالدا تۈركىيە پارلامېنتى ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئىيى يەنى ياخشى پارتىيەسىنىڭ چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى ئاييۈجە تۈركەش تاش خانىم يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا سۆز قىلىپ، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتىنىڭ ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانىسى ئېچىشىنىڭ شەرت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئاييۈجە تۈركەش تاش خانىم بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى سايلامدا پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانغاندىن كېيىن، ئىيى پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مېرال ئاقشەنەر خانىم تەرىپىدىن چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى بولۇپ تەيىنلەنگەن ئىدى. ئۇ ئوتتۇزىنچى، ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى ياپونىيە پارلامېنتىدا چاقىرىلغان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى دۇنيا پارلامېنتلەر كېڭىشى يىغىنىغا قاتنىشىپ كەلگەندىن كېيىن، تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى، تۈركىيەدە تۇرۇۋاتقان ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ ئۇرۇق- تۇغقان ۋە ئاتا- ئانىلىرى بىلەن ئالاقىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى، بۇنىڭغا چارە تېپىش ئۈچۈن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتىنىڭ ئالدى بىلەن ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانىسى ئېچىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. تۈركىيە پارلامېنتىنىڭ رەئىسى نومان قۇرتۇلمۇش رىياسەتچىلىك قىلغان ئومۇمىي يىغىنغا barliq ministrlar va parlament a'zolari ishtirok qilgan bo'lib parlament a'zosi ayuje turkesh tashxonim so'zini mundoq boshladi
Sayın Başkan ve kıymetli hazırım. Öncelikle ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu konuşmamda dikkatleri biraz da baba vatanım dediğim Doğu Türkistan'a çevirmek istiyorum.
مەن بۈگۈنكى نۇتقۇمدا ئاتا ۋەتىنىمىز بولغان شەرقىي تۈركىستان ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ھەققىدە توختالماقچىمەن. مەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ قەھرىمانى ئوسمان باتۇر، شەرقىي تۈركىستاننىڭ لىدىرى خوجانىياز ھاجى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە تونۇتقان مەرھۇم ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ۋە ھاياتىنى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا ئاتىغان دادام ئالپارسلان تۈركەشنى ئەسلەش بىلەن بىرلىكتە ئۇلارغا رەھمىتىمنى بىلدۈرىمەن. مەرھۇم لىدېرلىرىمىزنىڭ ياتقان جايى جەننەتتە بولسۇن. ئۆمۈر بويى قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر زىيالىيسى دوكتور ئىلھام توختى باشچىلىقىدىكى بارلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا ۋە لاگېردا يېتىۋاتقان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمغا سالام يوللايمەن.

ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى يىگىرمە مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر تۈركىنىڭ مەسىلىسى بولغىنىدەك بىزنىڭ شۇنداقلا تۈرك دۇنياسىنىڭمۇ مەسىلىسىدۇر. بۇندىن يەتمىش يىل بۇرۇن شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ لىدىرى بولغان مەرھۇم ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بۇ مەسىلىنى تۈركىيەدە ئوتتۇرىغا قويۇپ ئاڭلىتىشقا باشلىغانىدى. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى پەقەت تۈركىيەنىڭلا ئەمەس، تۈرك، ۋە ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىدىغان بارلىق ئىنسانلارنىڭ مەسىلىسىدۇر. شۇڭا بۇ مەسىلىگە قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇش مىللىتىمىزگە ۋە ۋىجدانىمىزغا قارىتا مەسئۇلىيەتسىزلىك بولۇپلا قالماستىن، ئىنسانلىق دۇنياسى ئۈچۈنمۇ مەسئۇلىيەتسىزلىك،

1990 Barin katliamı ve Doğu Türkistan tarihinde Çin hükümetinin yaptığı en kanlı katliamlardan olan 5 Temmuz Urumçi katliamı Komünist Xitay 1949 yılı Şarkı Türkistan'ı besivalgan kündün tartıp milyonlagan Uygur Türkini katlı kıldı. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلىدىكى بارىن قەتلىئامى، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلىدىكى غۇلجا قەتلىئامى، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇلدا مەيدانغا كەلگەن ئۈرۈمچى قەتلىئامى يېقىنقى زاماندا ئېلىپ بېرىلغان قىرغىنچىلىقلاردىن بىر قانچىسىدۇر. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ مىليونلىغان بىگۇناھ ئۇيغۇر لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە تاشلانغان بولۇپ، خىتاي دۆلىتى سىستېمىلىق ھالدا ئۇيغۇر تۈركلىرىنى ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى تارىخ سەھنىسىدىن ئۆچۈرۈپ تاشلاش سىياسىتى ئېلىپ بارماقتا. ئىيى پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى ئاييۈجە تۈركەش تاش خانىم يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان نۇتقىنىڭ ئاخىرىدا

Mesela Doğu Türkistan'da olanlarla ilgili sağlıklı bilgi alabilmek adına Hınçi'de konsolosluk kurma fikrini konuşmalıyız diye düşünüyorum.
Bundak bir vaziyet Türkiye ve Uygur karındaşlarımızın öz vətini de erkin yaşaş körüşüge koludun kilişçe yardım kılışı gerek. شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ھادىسىلەر توغرىسىدا توغرا مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانا ئېچىش ئىشىنى ئويلىشىشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تۈركلىرىنى ئائىلىلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرۈشىمىز كېرەك. تۈركىيە پۇقراسى تۇرۇقلۇق ھازىرغىچە جازا لاگېرلىرىدا ۋە تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان ئۇيغۇر تۈركلىرىنى خىتاينىڭ تۈركىيەگە قايتۇرۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىشىمىز كېرەك. بىز ئىيى پارتىيەسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئاۋازى بولۇشقا تىرىشىۋاتىمىز. پارتىيەمىزنىڭ بۇ تىرىشچانلىقىدىن خىتاي ھۆكۈمىتى قاتتىق بىئارام بولماقتا. خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىدا پارتىيەمىزنىڭ رەئىسى مەرال ئاكشەنەر خانىمغا تەھدىت سالدى. تۈركىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشى خىتايغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى تۈرك خەلقىنىڭ، تۈركىيە دۆلىتىنىڭ مىللىي مەسىلىسىدۇر. شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا ئىگە چىقىش بىزنىڭ مىللىي بۇرچىمىزدۇر. تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىدىن سىرت، گۇاڭجۇ، شاڭخەي، چېڭدۇ ۋە خوڭكوڭ قاتارلىق شەھەرلىرىدە كونسۇلخانىسى بار. خىتاينىڭ بولسا ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىدىن سىرت پەقەتلا ئىستانبۇلدا كونسۇلخانىسى بار. ئىگىلىشىمىزچە، تۈركىيە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانا ئېچىشنى تەلەپ قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، خىتاي بۇنىڭغا رۇخسەت قىلمىغان. ئاييۈجە تۈركەشتاش خانىمدىن بۇرۇن ياۋۇز ئاغىرئالىئوغلۇ ۋە رىدۋان ئۇز ئەپەندىلەر ئىي پارتىيەسىنىڭ چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي مىللەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن.

ئەنگلىيىلىك مەشھۇر ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستېين ئۇيغۇر دىيارىدا تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقاتلاردا بولغان غەرب دۇنياسىدىكى ئۇيغۇرشۇناس ئالىملارنىڭ بىرى ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستېين ئۇيغۇر دىيارىدا كۆپ قېتىم تەكشۈرۈشلەردە بولغان بولۇپ ئۇ ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتىدا غەرب دۇنياسىدا ئەڭ كۆپ ۋە قىممەتلىك ماتېرىياللارنى قالدۇرغان ئالىملارنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئابلەت سەمەتنىڭ ئەنگلىيىلىك مەشھۇر ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستېيننىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاخىرقى سەپىرى ناملىق ئوبزور ماقالىسىدا بولسۇن ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ دۇنيا مەدەنىيەت تارىخى ھەققىدە سۆزلىگىنىمىزدە ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرى ۋە يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ دەسلەپكى چارىكىدە ئالاھىدە تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغان ئەڭ چوڭ يېڭىلىقلاردىن بىرى ئۇيغۇر دىيارىدا نەچچە مىڭ يىلدىن بېرى ئۇخلاپ ياتقان مەدەنىيەت ئىزلىرىنىڭ بايقىلىشى دېيىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇن سىبىرىيە ھىندىستان مېسوپوتامىيە، ئانادولۇدا تەلەي سىناپ يۈرگەن ئارخېئولوگلار، ئىنسانشۇناسلار ۋە تىلشۇناسلار بۇ يەردىكى يېڭىلىققا دائىر تۇنجى خەۋەرنى ئاڭلاپلا ئالدىراپ تېنەپ ئۇيغۇر دىيارىغا كەلگەن ۋە تەكلىماكاننىڭ ئالتۇن قۇملۇقلىرى ئارىسىغا كىرىپ كەتكەن. ئەسلى ۋېنگرىيەلىك يەھۇدىيلاردىن بولغان ئاۋرېل ستېين بىلەن شىۋېتسىيەلىك سېۋېن ھېدېن ئەنە شۇ ئارخېئولوگ ۋە تەۋەككۈلچىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مەشھۇرلىرىدىن ئىكەنلىكى ھەممىمىزگە ئايان. ئۆز نۆۋىتىدە يەنە كەسپىدە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى بىلەنمۇ شۇ زاماننىڭ ئەڭ چوڭ ۋەكىللىرىدىن سانىلىدىغان بۇ ئىككى زاتنى روسىيەلىك گېرمانىيەلىك ۋە فرانسىيەلىك كەسىپداشلىرىدىن پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان يەنە بىر تەرىپى ئۇلارنىڭ ئىلمىي تەتقىقات سەپەرلىرى جەريانىدا باشتىن كەچۈرگەن ئاجايىپ كەچۈرمىشلىرىدۇر پۈتۈن دۇنيانى ساراسىمىگە سالغان ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى بىر نەچچە يىلدا ئىنسانلار يەنىلا شۇنچە كۆپ كىشىنىڭ جېنىغا زامىن بولغان بۇ ئۇرۇشنىڭ ئىسكەنجىسىدىن قۇتۇلالمىغان. ئىلمىي تەتقىقات ۋە ئىلمىي تەكشۈرۈش سەپەرلىرى ئېلىپ بېرىش تۈگۈل بۇ توغرىلىق ئويلىنىشقىمۇ ئىمكانىيەت بولماي يەنە بىر نەچچە يىل ئۆتۈپ كەتكەن. بۇ ھارغىن يىللار ئىچىدە يۈز بەرگەن يەنە بىر يېڭىلىق شۇ ۋاقىتتىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا تېخىمۇ چىڭ يېپىشىشى بولغان. زىيالىيلىرىنى يېنىغا ئالغان خىتاي مىللەتچىلىرى پەقەت خىتاي ئىچىدە چەت ئەللىكلەر تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ھەرقانداق پائالىيەتنىلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىشلارغىمۇ ئالاھىدە دىققەت قىلىپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن توسقۇنلۇق قىلىشقا باشلىغان. ھەتتا ئۇزۇن مۇددەتلىك قوللىغۇچىسى روسىيەدىن تۇغۇلغان كوممۇنىستىك سوۋېت ھۆكۈمىتىنىمۇ خېلى ۋاقىتقىچە يېقىن يولاتمىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن كېيىن بۇ خىل ۋەزىيەت ئاستا ئاستا ئۆزگىرىشكە باشلىغان كېيىنكى ئون يىل مابەينىدە ئۇيغۇر دىيارىغا چەت ئەللىكلەرنى يېقىن يولاتمىغان ياڭ زېڭشىننىڭ يەرلىك پادىشاھ بولۇۋېلىش سىياسىتىمۇ ئازراق بوشىغان ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلدىن باشلاپ روسىيە بىلەنمۇ ئاستا ئاستا ئېلىم بېرىم قىلىشقا باشلىغان بۇ ئەھۋالنى خىتاينىڭ چەت ئەللەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ياخشىلىنىشقا باشلىغان دەۋرى دەپ قارىغان ئاۋرال ستەين شۇ يىلىلا تۆتىنچى قېتىم ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ ئىلمىي تەكشۈرۈش ۋە قىدىرىش ئىشلىرىنى باشلىۋەتمەكچى بولغان لېكىن بۇ سەپىرىگە مەبلەغ ھەل قىلالمىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى لەنجۇدىن ئۈرۈمچىگە بارىدىغان بىر تۆمۈر يول ياسىماقچى بولغان چاغدا بۇ ئىشنى تېخنىكا ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۆز كۈچىگە تايىنىپ تاماملاشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى تونۇپ يەتكەن شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىشلارنى قىلىدىغان بولۇپمۇ ئۆلچەش ۋە پىلانلاش ئىشلىرىنى ياخشى بىلىدىغان چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ھېس قىلغان. خېلىدىن بېرى خىتاينىڭ سىياسىي ۋەزىيىتىنى دىققەت بىلەن كۆزىتىۋاتقان سېۋېن ھېدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىر قېتىملىق سەپىرىدە خىتاينىڭ بېيپىڭ شەھىرىدە توختاپ تىڭ تىڭلاپمۇ باققان بولۇپ، شۇ ۋاقىتتا ئۈمىدسىز قايتقان سېۋېن ھېدىن ئەمدىلىكتە تېزدىن تەييارلىنىشقا باشلىغان. ئەمما بۇ قېتىم ئىشنى تېخىمۇ زامانىۋى ۋە كەڭ كۆلەمدە ئېلىپ بارماقچى بولغان. گېرمانىيىنىڭ لۇفتانسا ئاۋىئاتسىيە شىركىتى ئۇنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغان ئەمما بارلىق ئىشلار شۋېتسىيە نامىدا بولىدىغان بولغان بۇ ۋاقىتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلى تەشكىللەنگەن فوگ نامىدىكى ئۇيغۇر دىيارى ئېكسپېدىتسىيەسىنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق سەپىرىنىڭ مەغلۇبىيىتى تۈپەيلىدىن پۇرسەت كۈتۈپ تۇرغان ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ پەيت كەلدى دەپ بىلگەن ۋە يېڭى بىر سەپەر تەييارلىقىنى باشلىغان بۇ قىيىن خىزمەتكە تەجرىبىلىك بىر يولباشچى ئىزدەۋاتقان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى دەرھال ئاۋرال ستەين بىلەن ئالاقىلاشقان بۇ ۋاقىت ئاۋرال ستەين بىر چوڭ ئىلمىي تەكشۈرۈش سەپىرىگە كېرەكلىك مەبلەغ قىيىنچىلىقىنى ئەمەس بەلكى ئۆزىنىڭ شەخسىي ئېھتىياجىنى قامدىغۇدەك ئىقتىساد مەسىلىسىنى قانداق ھەل قىلىشنى بىلەلمەي راسا بېشى قېتىپ تۇرغان ۋاقىتقا توغرا كەلگەن ئىككى تەرەپ كېلىشىپ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇنىڭ سەپىرىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغان. بۇنىڭ ھېسابىغا ئاۋرال ستەين خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا سەككىز قېتىم ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قەدىمىي مەدەنىيىتى ۋە تارىخى ھەققىدە دوكلات بېرىدىغان. شۇنىڭدەك تېپىلغان ئاسارئەتىقىلەرنىمۇ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا تاپشۇرىدىغان بولغان. ستايننىڭ بۇ ۋاقىتتا تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ ئەنگلىيە بۈيۈك بىرىتانىيە مۇزېيىمۇ بۇ ئىلمىي تەكشۈرۈش سەپىرىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغان بولغان ئاۋرېل ستاين دەرھال ئىش باشلاپ ئالدى بىلەن خىتاي پايتەختى نەنجىڭگە بارغان ئاندىن ئەنگلىيە بىلەن ئامېرىكىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىلىكلىرىنىڭ ياردىمى بىلەن گومىنداڭ نەنجىڭ ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىن ئۇيغۇر دىيارى ۋە گەنسۇ ئۈچۈن پاسپورت ئالغان ئۇنىڭدىن كېيىن خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا قايتىپ كېلىپ بۇرۇنقى سەپەرلىرى ئاساسىدا دەسلەپكى ئۈچ قېتىملىق دوكلاتىنى بەرگەن ھالبۇكى ئۇنى كۈتۈلمىگەن بىر قىينچىلىق ساقلاپ تۇراتتى ئۇ ۋاقىتتىكى ۋەزىيەت ئۇنىڭ دەسلەپكى ئۈچ قېتىملىق سەپەر ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشقان ۋاقىتلارغا ئوخشىمايتتى ئۇنىڭ يولغا چىققانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر بېيجىڭ شاڭخەي ۋە نەنجىڭلەرگە يېتىپ بېرىشى بىلەنلا خىتاي مىللىيەتچىلىرى ئۇنىڭغا قارشى ھەرىكەت باشلىۋەتكەن ھەتتا ئۇلارنىڭ بېسىمى نەتىجىسىدە گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئاسارئەتىقىلەرنى قوغداش قانۇنىنىڭ ئون تۆتىنچى ماددىسىنى ئېلان قىلغان ئۇنىڭدا چەت ئەللىكلەرنىڭ خىتايدا ئۆز ئالدىغا قىدىرىپ تەكشۈرۈش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىشى ۋە ئاسارئەتىقىلەرنى ئېلىپ كېتىشى چەكلىنىدىغانلىقى بۇيرۇلغان. خىتاينىڭ ئاتالمىش ئارخېئولوگى خۇاڭ ۋېنبى شۇ ۋاقىتلاردا ئۈرۈمچىدە بولۇپ شىنجاڭ پادىشاھى جىن شۇرېندىن ئاۋرېل ستەيننىڭ بىر نەچچە ئايدىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىغا يېتىپ كېلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان شۇنىڭ بىلەن خۇاڭ ۋېنبى بېيجىڭغا قايتىپ بارغاندىن كېيىن، بېيجىڭدىكى خىتاي زىيالىيلىرى بىلەن بىرلىكتە قارشىلىق پائالىيەتلىرىنى ئەۋجىگە چىقارغان. ئەمما بۇ قارشىلىقلار ئاۋرېل ستەيننى توسالمىغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئۇ دەسلەپ ھىندىستانغا كېلىپ، ئارقىدىن كەشمىر ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىغا كىرگەن. بۇ ۋاقىتتا خىتاي چوڭ گېزىتلىرى ئارقا-ئارقىدىن مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلىشىپ، ئۇنى ئوغرى دەپ راسا ئەيىبلەۋاتاتتى. ستەين بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى بىرىنجى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئوتتۇز يىل بۇرۇن بىرىنچى قېتىملىق قىدىرىپ تەكشۈرۈش خىزمەتلىرىنى باشلىغان يېرى نىيە قەدىمىي شەھىرىگە يېتىپ بېرىپ پەقەت بىر ھەپتىلا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارالىغان ئۇ نەنجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ جىن شۇرېن ئارقىلىق ئەۋەتكەن ئىككىنجى قېتىملىق تېلېگراممىسىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن كۆزى قىيمىغان ھالدا نەرسە كېرەكلىرىنى يىغىشتۇرۇشقا مەجبۇر بولغان بۇ تېلېگراممىدا ستەيننىڭ يول خېتىنىڭ ئەتكەس قىلىنغانلىقى يېزىلىپ ئۇنىڭ قازغان ئاسارئەتىقىلىرىنى ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇشى ۋە دەرھال چېگرىدىن چىقىپ كېتىشى تەلەپ قىلىنغان ئىدى ئۇ ھەمراھلىرىنى باشلاپ چاقىلىق ئارقىلىق كورلىغا ئۇنىڭدىن كېيىن غەربكە قاراپ مېڭىپ تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى قەشقەرگە يېتىپ بارغان گېرمانىيىدە ساقلىنىۋاتقان ئاۋرېل ستەيننىڭ بۇ قېتىمقى ئىلمىي سەپىرى ھەققىدىكى ئارخىپلاردىن خەۋەردار بولۇشىمىزچە بۇ ئارىدا ئامېرىكىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئارىچىلىق قىلىپ بۇ قېتىمقى قىدىرىپ تەكشۈرۈش خىزمىتىگە ئامېرىكىنىڭ مەبلەغ سالغانلىقى ۋە ئامېرىكىنىڭ بىر تەتقىقات ئىنستىتۇتىغا تەۋە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە يازغان خېتىمۇ جاۋابسىز قالغان نەنجىڭدىن تارقالغان يەنە بىر گېزىت خەۋىرىدىن ئاۋرال ستەيننىڭ بارلىق ساياھەت ۋە ئىلمىي تەتقىقات سەپەرلىرىنىڭ چەكلەنگەنلىكى ۋە ئۆزىنىڭ نازارەت ئاستىغا ئېلىنغانلىقى بايان قىلىنغانلىقىنى ئوقۇيمىز ئاۋرال ستەين قەشقەرگە يېتىپ بارغاندىن كېيىن يىغقان ئاسارئەتىقە بۇيۇملىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە تاپشۇرۇپ بېرىشىنى ھاۋالە قىلىپ ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىغا قالدۇرۇپ قويغان

قەشقەردىن ئايرىلىپ ھىندىستانغا چىقىپ كېتىدۇ شۇ ۋاقىتتا رويتېرس ئاگېنتلىقى تەرىپىدىن تارقىتىلغان بىر خەۋەردىن ئۇنىڭ ھىندىستانغا بارغاندىن كېيىن ھىندىستان ھۆكۈمىتىگە قېزىلما بۇيۇملارنىڭ ھەممىسىنى تولۇقى بىلەن قەشقەردە قالدۇرۇپ قويغانلىقى ھېچ نەرسىنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ ماڭمىغانلىقى ھەققىدە يەنە بىر پارچە ئىسپات يېزىپ بەرگەنلىكىدىن خەۋەردار بولىمىز شۇنداق قىلىپ ئاۋرال ستەيننىڭ جەمئىي ئۈچ يۈز يىگىرمە ئالتە كۈن داۋاملاشقان تۆتىنچى قېتىملىق ئىلمىي قىدىرىپ تەكشۈرۈش سەپىرى ئاخىرلاشقان دەسلەپكى ئۈچ قېتىملىق تولىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېكسپېدىتسىيە سەپىرىدىن كېيىن يەتمىش ياشقا يېقىنلاشقان جاسارەتلىك ئارخېئولوگنىڭ تۆتىنچى قېتىملىق سەپىرى گەرچە ئۇ ئۆزى ئارزۇ قىلغاندەك نەتىجىلىك بولمىغان بولسىمۇ لېكىن بۇ سەپىرى جەريانىدا كۆرگەن بىلگەنلىرى ھەققىدە يازغان خاتىرىسى ۋە باشقا ماتېرىياللار شۇ ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ سىياسىي ۋەزىيىتى ۋە دەسلەپكى سەپەردىن كېيىنكى ئوتتۇز يىل مابەينىدە يۈز بەرگەن ئۆزگىرىشلەرنى تەتقىق قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بۇ قىممەتلىك ماتېرىياللار كۈنىمىزدە ئەنگلىيە ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بودليان كۇتۇپخانىسى ۋە بۈيۈك بىرىتانىيە مۇزېيى ئارخىپىدا ساقلانماقتا بۇ ھەقتىكى بايانلار تەبىئىي يوسۇندا ئوقۇرمەنلەرگە بىر قاتار سوئاللارنى تاشلايدۇ. ئەينى ۋاقىتتا چەت ئەل ئېكسپېدىتسىيەچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىلمىي تەتقىقات سەپەرلىرى نېمە ئۈچۈن بۇرۇنقىنىڭ ئەكسىچە خىتاي زىيالىيلىرىنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغاپ قالغان؟ خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن بۇ قىممەتلىك مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى شۇنچە قاتتىق قامال قىلغان؟ شۇ يىللاردا بولۇپ ئۆتكەن ۋەقەلەرنى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىن تېپىلغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ خىتايدىكى تەتقىقات ئەھۋالىنى بىرلەشتۈرۈپ تەھلىل قىلىدىغان بولساق خىتاي زىيالىيلىرىنىڭ ئۇلارنى تەتقىق قىلىش نىيىتى يوق ئىكەنلىكىنى بايقايمىز ئەگەر شۇنداق بولسا ئىدى ئاۋرال ستەين قالدۇرۇپ كەتكەن نەرسىلەرنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى ئېسىمىزگە سالىدىغان بىرەر بەتلىك قىسقا ماقالە بولسىمۇ يېزىلغان بولاتتى شۈبھىسىزكى مەيلى خىتاي زىيالىيلىرى بولسۇن ياكى خىتاي ھۆكۈمىتى بولسۇن ئاۋرال ستەينگە ئوخشاش ئارخېئولوگلار ۋە باشقا تەۋەككۈلچىلەر ئىلگىرى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئېلىپ كەتكەن ئاسارئەتىقىلەرنىڭ بۇ مۇقەددەس زېمىننىڭ دۇنياغا تونۇلۇشىدا نەقەدەر مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى بىلىپ قېلىشقان ئىدى بۇنداق مۇھىم نەتىجىلەرنىڭ ھەر بىرى خىتاينىڭ بۇ زېمىنغا نىسبەتەن يات بىر مۇستەملىكىچى ئىكەنلىكىنى دەلىللەيدىغان تەڭداشسىز ئىسپاتلاردىن ئىدى بۇنداق دەلىللەرنىڭ كۆپىيىشى ئەلۋەتتە ئۇلارنىڭ ئىشىنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇراتتى. ئۇلار بۇ مەدەنىيەت بايلىقلىرىنى ئەتىۋارلىغاندەك كۆرۈنگەن بىلەن لايىقىدا بېرىدىغان بىر نەرسە بولسىلا كىمنىڭ نەگە ئېلىپ كېتىشى بىلەن چاتىقى يوق ئىدى. بۇ تەھلىلىمىزنىڭ تېخىمۇ تەپسىلىي ئاساسلىرى توغرىسىدا كېيىنكى ئوبزورلىرىمىزدا مەخسۇس توختىلىمىز.